ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ການທີ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະມາຮຽນມາສຶກສາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນຕ້ອງມີວີຊາ ຄືວີຊານັກຮຽນ ວີຊານັກຮຽນ ຫຼື ເວົ້າແນວໜຶ່ງແມ່ນວີຊາສຳລັບມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທ ດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫຼັກໆ ໃຫ້ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ວີຊານີ້ຖືກນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍແບບຫຼາຍແນວ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂດ່ງດັງມີຊື່ສຽງວ່າເປັນ ປະເທດນານາວັດທະນະທຳ ສະບາຍໆ ບໍ່ຂຸ້ນບໍ່ຂ້ຽວໃນດ້ານຊີວິດ ແລະ ມີທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມຫູງາມຕາ ນອກນັ້ນກໍມີຊື່ສຽງລືກັນວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີຫໍສະໝຸດທີ່ຖືກຄ້ຳຈູນການເງິນດີຫຼາຍ ແລະ ມີສະຖານທີ່ ການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມັດຖະພາບຂັ້ນໂລກ ທັງໝົດນີ້ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນທີ່ຈັບຫູຈັບຕາຈັບໃຈຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ ແຕ່ປະເທດອົດສະຕ ຣາເລຍມີວິທີການ ການເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເຊັ່ນ ວີຊານັກຮຽນ ເພື່ອມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ການຈະເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ວ່າຂັ້ ນໃດກໍຕາມ ຜູ້ຈະມາຈຳຕ້ອງມີວີຊານັກຮຽນ ຄື Student Visa Student Visa ນີ້ຮູ້ກັນໃນຖານ Subclass 500 ເພື່ອຈະໄດ້ວີຊານັກຮຽນນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ໃຫ້ມາຮ່ຳມາຮຽນແບບເຕັມເວລາ ໂດຍໂຮງຮຽນທີ່ຈະມາຮ່ຳມາຮຽນເສຍກ່ອນ ແລ ະ ຫຼັກສູດການຮຽນແມ່ນອັນທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍລະບຸໄວ້ ຄື ORICOS ທີ່ເຕັມໆແລ້ວອ່ານວ່າ Commonwealth Register of Institution and Courses for Overseas Students ຍານາງ ມາເຣຍ ໂຈແກລ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ເປັນນາຍໜ້າໃນດ້ານການເຂົ້າເມືອງອົ ດສະຕຣາເລຍ ຢູ່ໜ້າທີ່ບໍລິສັດກົດໝາຍ Holding Redlich ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ກ່ອນຈະມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າຖືກຮັບຮູ້ເອົາເປັນນັ ກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນອັນໜຶ່ງແລ້ວ ທີ່ໂຮງຮຽນນັ້ນຈຳຕ້ອງເປັນຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາທີ່ຖືກລົງທະບຽນກັບລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ນີ້ແປວ່າຜູ້ຈະມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຕ້ອງເຂົ້າ ໄປໃນເວັບໄຊຂອງ CRICOS ແລະ ຊອກເບິ່ງຫຼັກສູດທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງແມ່ນຕ້ອງມີເງິນຄຳເພື່ອຈະມາຮ່ຳມາຮຽນນັ້ນ ດັ່ງຄ່າຮຽນ ຄ່າທີ່ຢູ່ເຊົາຢູ່ກິນ ແລະ ດູແລໃນດ້າ ນສຸຂະພາບ ກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບ ນັກຮຽນຈຳຕ້ອງມີປະກັນໄພສຸຂະພາບສ່ວນຕົວ ແລະ ຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມຄາແຣັກເຕີທີ່ອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງການ ນີ້ແມ່ນມີປະຫວັດ ຫຼື ຊີວະປະຫວັດອັນຈົບດີຕາມທີ່ປະເທດ ອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງການ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ຕົກການສອບເສັງພາສາອັງກິດ ບາງທີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນຕ້ອງເສຍຄ່າການຮຽກຮ້ອງຂໍເອົາວີຊານັກຮຽນນັ້ນ ນີ້ມີລາຄາເຖິງ 620 ໂດລາ ຈຳນວນທີ່ປະເທດອົດ ສະຕຣາເລຍໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດມາຮ່ຳມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນບໍ່ມີຈຳນວນຈຳກັດໄວ້ສຳລັບແຕ່ລະຟ້າລະປີ ເມື່ອເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ນັກຮຽນເຮັດວຽກເ ຮັດການໄດ້ບໍ່ກາຍ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ສັບປະດາ ໃນໄລຍະການເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ຄືເທີມການຮຽນ ແລະ ໃນຍາມພັກໂຮງຮຽນແມ່ນເຮັດວຽກເຮັດການໄດ້ແບບເຕັມເວລາ ດັ່ງຄົນທົ່ວໄປ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າວີຊາ ນັກຮຽນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃຫ້ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕັ້ງໃຈຮຽນເປັນຫຼັກ ບໍ່ແມ່ນຈະເຮັດວຽກເຮັດການເປັນຫຼັກ ໄລຍະການມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນອາດໄດ້ຮອດ 5 ປີ ຫຼືວ່າຕໍ່ວີຊານັ້ນໄດ້ເຖິງ 5 ປີ ຍານາງ Maria Jockel ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານກົດໝາຍທີ່ເປັນໃນໜ້າການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາລີ ຢູ່ທີ່ບໍລິສັດກົດໝາຍ Holding Redlich ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ນັກຮຽນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຈະອ່ ານເບິ່ງໜັງສືທີ່ໃຫ້ວີຊານັ້ນແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວີຊານັກຮຽນນັ້ນ ຍານາງກໍເນັ້ນວ່າ ກະຊວງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາລີ ສາມາດລົບລ້າງວີຊາທີ່ໃຫ້ໄປແ ລ້ວນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ທີ່ຖືວີຊານັ້ນລະເມີດກົດເກນຂອງວີຊານັ້ນ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສັງເກດຮູ້ເຫັນ ແມ່ນວ່ານັກຮຽນບໍ່ຫົວຊາ ຫຼື ບໍ່ສັງເກດເບິ່ງວັນກຳນົດຂອງວີຊານັ້ນ ເຊັ່ນວ່າມັນໝົດອາຍຸເມື່ອໃດ ຫຼືວ່າຄວນເດີນທາງມ າຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນໄລຍະໃດ ບາດຮຽນຈົບການສຶກສາແລ້ວເດ ວີຊານັກຮຽນສຳລັບມາຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄື Student Visa ສາມາດໝົດກຳນົດກ່ອນເວລາການຮຽນຈົບ ຖ້າຫາກມັນເປັນດັ່ງນີ້ ນັ ກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດນັ້ນມີສິດຮ້ອງຂໍເອົາວີຊານັກທ່ອງທ່ຽວ ຄື Visitor Visa ຊະນິດ Subclass 600 ຖ້າຫາກນັກຮຽນນັ້ນປາດຖະໜາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີດົນນານຕື່ມ ເມື່ອຮ່ຳຮຽນຈົບແລ້ວ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສ າມາດຮ້ອງຂໍອີກໃໝ່ເອົາວີຊາຊົ່ວຄາວ ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ຄືວີຊາ Temporary Graduate Visa ຊະນິດ Subclass 485

ສຳລັບ Post Study Work ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດົນນານກວ່າ ທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4 ປີ ກ່ຽວກັບຊະນິດວີຊາ Subclass 476 ນັ້ນ ແມ່ນຖືກວ່າແຕ່ງຂຶ້ນມາສຳລັບສະເພາະສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບດ້ານ Engineering ວິ ສະວະກຳ ທີ່ຮຽນຈົບດ້ານປະລິນຍາ ຫຼື Higher Qualification ປະກາສະນີຍະບັດຂັ້ນສູງ ຈາກສະຖາບັນທີ່ບົ່ງໄວ້ພາຍໃນ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ສຳລັບຄວາມຊີ້ແຈງເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ CRICOS ຫຼື ກະຊວງກ ວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ປ້ອງກັນຊາຍແດນອົດສະຕຣາລີ Department of Immigration and Border Protection